ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະຊາຊົນລາວ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄົນເປັນໜ້ອຍກໍຕາມ ສະຫະລັດອາເມລິກາກໍບໍ່ໄດ້ປະຖິ້ມສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະຊາ ຊົນລາວກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງວ່າ ທາງການຂອງສະຫະລັດໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຄືວ່າໃນຫວ່າງບໍ່ດົນນານແລ້ວນີ້ ເຮືອບິນຂອງກອງທັບສະຫະລັດອາເມລິກາລຳໜຶ່ງ ນຳເອົາອຸປະກອນການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ມູນຄ່າມາກມາຍມາຊ່ວຍສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວຕໍ່ຕ້ານໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ການລາຍງານຂ່າວ ຂ່າວຈາກທ່ານ ສົມດີ ມີໄ ຊ ນະທີ່ຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທາງເພຈສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈຳວຽງຈັນ ສາທາປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ເພິ່ນກະໄດ້ໂພສພາບຊຸດກ່ອງອຸປະກອນ ຊຶ່ງເປັນຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາມອບໃຫ້ແກ່ສາທາປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອໃຊ້ຮັບມືກັບການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໂດຍໃນໂພສກະໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມວ່າ ຕອນນີ້ເນາະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫ ະລັດອາເມລິກາ ກະໄດ້ແພັກເຄື່ອງໂຄວິດ-19 ເພື່ອສົ່ງມາສາທາລະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ເປັນເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໂຄວິດ-19 ມູນລະຄ່າ 71,000 ດອນລາສະຫະລັດ ອ່າ ໄດ້ໂຫຼດຂຶ້ນເຄື່ອງ ເຄື່ອງບິນ Boeing C 17 17 ຈາກຮ າວາຍ ຂົນສົ່ງມາສາທາລະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຢ່າງໃດກໍຕາມເນາະ ກະບໍ່ມີການລະບຸລາຍລະອຽດ ຂອງຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອມູນລະຄ່າ 71,000 ດອນລາ ທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາມອບແກ່ລາວໃນເທື່ອນີ້ເນາະ ກະບໍ່ຮູ້ວ່າໃນລາຍລະອຽດມີຫຍັງແດ່ເນາະ ໂອ ແປວ່າລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ ເຊັ່ນວ່າ ຢາໂ ຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ໃດ ຫຼືວ່າມັນແມ່ນຢາໂຄວິດ-19 ບໍ ຫຼືວ່າປອດທຽມບໍ ຫຼືວ່າເຂັມສັກ ເຂັມສັກຢາ ຜ້າເຊັດຕີນເຊັດມືນີ້ ແປວ່າບໍ່ ບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ ເປັນພຽງແຕ່ວ່າສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອມາແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງນະວ່າມັ ນມີອີ່ຫຍັງແດ່ເນາະ ຄັນວ່າຈັ່ງຊີ້ນີ້ ອາເມລິກາບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງ ລາວໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າມີຫຍັງແດ່ຢູ່ໃນກ່ອງຕ່າງໆທີ່ເພິ່ນຂົນລົງຍົນມາ ອັນນີ້ນີ້ທາງການລາວກະຍັງບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າພາຍໃນກ່ອງນັ້ນມັນມີອີ່ຫ ຍັງແດ່ ແຕ່ວ່າການນຳອຸປະກອນ ຫຼືວ່າສິ່ງຂອງຕ່າງໆນີ້ມາມອບໃຫ້ກັບທາງການລາວໃນເທື່ອນີ້ກະເປັນ ຍ້ອນວ່າທາງ ທາງສະຫະລັດອາເມລິກາກະໄດ້ ອ່າ ນຳມາສົ່ງນີ້ ກະພ້ອມທີ່ຮັບທະຫານຈຳນວນໜຶ່ງເນ າະ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ ເພື່ອຄົ້ນຫາສົບຂອງທະຫານອາເມລິກັນໃນລະຫວ່າງສົງຄາມທີ່ຜ່ານມາ ກັບປະເທດໄປນຳຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຄັນວ່າເວົ້າຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມັນກະແປກໆ ບັດນີ້ນີ້ຂໍຖາມໄປແນວໃໝ່ ເພື່ອວ່າເຈາະຈີ້ມເບິ່ງເລິກລົງໄປຕື່ມນີ້ ແມ່ນວ່າໃນເມື່ອທີ່ທາງການລາວ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາບໍ່ໄດ້ບອກວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອຫັ້ນມີຫຍັງແດ່ຊີ້ນະ ແລ້ວພວກເພິ່ນທັງສອງນີ້ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງ ເພິ່ນບໍ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອຫັ້ນມີຫຍັງແດ່ ໃນລາຍລະອຽດຂ່າວກະບໍ່ມີແຈ້ງນະວ່າ ເພາະເຫດຜົນອີ່ຫຍັງເຖິງ ເຖິງບໍ່ໄດ້ແຈ້ງວ່າມີອີ່ຫຍັງແດ່ ແຕ່ວ່າເຂົ້າໃຈວ່າກະຊິເປັນອຸປະກອນທົ່ວໆໄປທີ່ໃນກາ ນຊ່ວຍເຫຼືອການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ບໍ່ວ່າຊິເປັນພວກ ອ່າ ເຄື່ອງວັດ ອຸນຫະພູມ ພວກໜ້າກາກ ພວກອີ່ຫຍັງກະ ເຄື່ອງຊ່ອຍຫາຍໃຈ ຈັ່ງຊີ້ນະ ເທົ່າທີ່ເຄີຍ ເຄີຍໄດ້ ໄດ້ເຫັນມາເນາະ ອືມ ກະເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ເຮົາດູເດົ າວ່າແມ່ນຢາການແພດແນວໃດແນວໜຶ່ງ ແລະກະອຸປະກອນການແພດທັງນັ້ນ ວ່າຊັ້ນເທາະເນາະ ແມ່ນ SBS ລາວ ແຊເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook